ຖານທັບເຮືອຄາມີໂລ ໂອເຊຍສ໌ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງເໜືອຂອງຟີລິບປິນ ອາດຈະບໍ່ມີລັກສະນະແບບນີ້ ປືນຕໍ່ຕ້ານອາກາດສະຍານທີ່ເຂົ້າຂີ້ໝ້ຽງ ແມ່ນເປັນອາວຸດແຕ່ພຽງຊະນິດດຽວທີ່ສາມາດແນມເຫັນໄດ້ຢູ່ພາຍໃນ ຖານທັບ ເບິ່ງແລ້ວຄືວ່າມີຜູ້ຄົນພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ໃນອີກໄວໆນີ້ ສະຫະລັດຈະປັບປຸງທາງແລ່ນຂອງເຮືອບິນ ແລະ ນອກນັ້ນ ຍັງຈະສົ່ງທະຫານແບບໝູນວຽນໄປປະຈຳການຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະ ຍ້າຍອາວຸດໄປທີ່ນັ້ນຕື່ມ ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 9 ຖານທັບທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ພາຍໃນຂໍ້ຕົກລົງເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ຫຼື ແອດກາ ລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນ ແລະ ມານີລາ ສະຖ ານທີ່ໃໝ່ສຸດ ແມ່ນໄດ້ມີການປະກາດໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບໄຕ້ຫວັນ ແລະ ທະເລຈີນໃຕ້ ຊຶ່ງຈະເປັນຈຸດລະເບີດສຳຄັນກັບຈີນ ຄາມີໂລ ໂອເຊຍສ໌ ແມ່ນຖານທັບຍຸດທະສາດທີ່ພິເສດຫຼາຍ ມັນຈ ະໃຊ້ເວລາສັ້ນໆໃນການເດີນທາງໂດຍເຮືອບິນຈາກໄຕ້ຫວັນ ເລື່ອງນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ປົກຄອງແຂວງໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ທ່ານມານູເອລ ມຳບາ ທີ່ຢ້ານວ່າແຂວງຂອງທ່ານຈະກາຍເປັນເປົ້ າໝາຍທາງທະຫານ ທ່ານມານູເອລ ມຳບາ ເຈົ້າແຂວງແຂວງກາກາຢານ ກ່າວວ່າ 10 hours after the attack on Pearl Harbor, Japan attacked us. ທ່ານເວົ້າວ່າ 10 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂຈມຕີອ່າວ Pearl Harbor ຍີ່ປຸ່ນກໍໂຈມຕີພວກເຮົາ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ຍ້ອນວ່າກຳລັງສະຫະລັດແມ່ນຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຈະເກີດຂຶ້ນອີກ ຖ້າພວກເຮົາມີກຳລັງຕ່າງດ້າ ວຢູ່ໃນທ່າມກາງພວກເຮົາ ສະຫະລັດໄດ້ປົກຄອງຟີລິບປິນມາຫຼາຍທົດສະວັດ ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບເອກະລາດໃນປີ 1946 ຖານທັບແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງສະຫະລັດໄດ້ຖືກຍ້າຍໜີໃນຊຸມປີ 1990 ທ່າມກາງການຄັດຄ້ານພາຍໃນ ປະເທດຂອງຟີລິບປິນ ການຈັດແຈງໃໝ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຖານທັບທີ່ຖາວອນຂອງສະຫະລັດຄືນໃໝ່ ຈຸດສຳຄັນແມ່ນການເລັ່ງລັດປັບປຸງຢ່າງວ່ອງໄວໃຫ້ແກ່ກອງທັບຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງຟີລິບປິນ ທ່ານ Jonathan Malaya ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຟີລິບປິນ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ We have improved our military.
ທ່ານເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ປັບປຸງກອງທັບຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ເຄີຍເປັນທີ່ພຽງພໍ ມັນບໍ່ເຄີຍພຽງພໍ ຍ້ອນວ່າບັນຫາເຂດນ້ຳແດນດິນທີ່ພວກເຮົາມີກັບຈີນ ຈີນຮາວີລົບກວນກຳປັ່ນຂອງຟີລິບປິນເພີ່ມຂຶ້ນ ໃ ນຂະນະທີ່ກຳລັງຂອງຈີນອ້າງເອົາກຳມະສິດຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ບາງຄົນທີ່ມານີລາມອງເຫັນວ່າ ການມີໜ້າຂອງກຳລັງສະຫະລັດ ແມ່ນຊ່ອງທາງໜຶ່ງທີ່ຈະສະກັດກັ້ນເປົ້າໝາຍໃນການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຈີນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ທ່ານ Jonathan Malaya ກ່າວຕື່ມວ່າ The first island chain is very important. ທ່ານເວົ້າວ່າ ຕາໜ່າງລູກໂສ້ເກາະບ່ອນທຳອິດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແມ່ນບໍ ແລະຕະໜ່າງລູກໂສ້ເກາະອັນທຳອິດແມ່ນໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຟີລິບປິນ ດັ່ງນັ້ນ ໂດຍກ ານມີທະຫານອາເມລິກັນປ່ຽນກັນມາປະຈຳການຢູ່ຟີລິບປິນ ມັນເປັນບັນຫາສຳລັບພວກເຂົາ ຈີນໄດ້ກ່າວໂຈມຕີການຈັດແຈງດັ່ງກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນເປັນການລະເມີດຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງຟີລິບປິນ ແຕ່ມານີ ລາບໍ່ເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ພັນເອກເມແດວ ອາກີລາ ໂຄສົກຂອງກອງທັບຟີລິບປິນກ່າວວ່າ It's a kind of propaganda that they're doing.
ທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນເປັນການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອອີກແບບໜຶ່ງທີ່ພວກເຂົາພວມດຳເນີນຢູ່ ພຽງເອົາແຕ່ຈຸດປະສົງຮ້າຍໃສ່ລົງໄປໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາພວມກະທຳຢູ່ທີ່ນີ້ ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງສຳຄັນສຳລັບພວກເຮົາ ກໍແ ມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກມັນ ຢູ່ນອກຖານທັບເຮືອຄາມີໂລ ໂອຊີອັສ ມີປະຊາຊົນພຽງຈຳນວນບໍ່ເທົ່າໃດທີ່ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ຂໍ້ເສຍປຽບ ຖານທັບນ້ອຍໆທີ່ອາດມີບົດບາດຢ່າງໃຫ ຍ່ຫຼວງກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເອເຊຍ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA